SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Radio ປະເທດອົດສະຕຣາລີເປັນດິນແດນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຫຼາຍແທ້ໆ ລາວເຮົາທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນກະຈັດກະຈາຍກັນຢູ່ໃນທຸກຫົນແຫ່ງຂອງປະເທດນີ້ ທັງກໍມີບໍ່ຫຼາຍດ້ວຍ ຄືປະມານ 10,000 ຄົນເທົ່ ານັ້ນ ແລະ ຫຼາຍຊຸມຊົນ ໂດຍສະເພາະຊຸມຊົນ Australian ໃນຊົນນະບົດ Australia ບໍ່ຄ່ອຍຈະຮູ້ດີປານໃດ ກ່ຽວກັບຮີດຄອງປະເພນີວັດທະນະທຳຂອງຄົນລາວເຮົາ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ ຮຽກວ່າຄົນລາວໂຊແຟຊັນ ກໍເລີຍລອງຕິດຕາມມອງເບິ່ງ ແລ້ວກໍຊອກຖາມທົ່ວທຸກຫົນແຫ່ງ ເລີຍຊາບວ່າ ມັນບໍ່ເປັນດັ່ງນັ້ນ ແຕ່ມັນແມ່ນການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ ສຸດສົກປີ 2019 ຢູ່ທີ່ນະຄອນ Melbourne ທີ່ມີການເຊື້ອເ ຊີນບຸກຄົນບາງຜູ້ບາງຄົນມາຮ່ວມມາຊົມເບິ່ງງານລາຕີສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວນັ້ນ ອັນມີການສະແດງບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດສຳພາດທ່ານ ມ່ວນ ຟຣີຈິດຕະວົງ ໃຫ້ຊາບນຳ ດັ່ງຕໍ່ໄປ ນີ້ ທ່ານມ່ວນນະ ຊາບວ່າ South Australia ນີ້ຈັດສະມາຄົມລາວອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ ແລ້ວກະມີການເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ມ່ວນຊື່ນ ແລ້ວກະເຊີນເອົາບຸກຄົນຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ Council ບໍ ມາຮ່ວມ ແລ້ວກະມີການຮ້ອງລຳທຳເພງ ນຸ່ງເຄື່ອງຂອງປະເພ ນີລາວເຮົາໂຊນີ້ນະ ແລ້ວທ່ານນີ້ເປັນໝໍແຄນຜູ້ໜຶ່ງນີ້ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າເຮັດຫຍັງແດ່ໃນບຸນນັ້ນ ອ່າ ຄັນວ່າແມ່ນປະເພນີລາວເຮົາກະມີ ອ່າ ອ່າ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ແລ້ວກະມີ ອັນນ່າ ເຄື່ອງປະເພນີລາວເຮົາ ກະມີໝໍ ແຄນໝໍລຳທີ່ເອົາມາຟ້ອນ Australia ອັນນ່າ ມາເບິ່ງງານ ໃນງານຂອງລາວ Australia ອັນນີ້ແມ່ນເຮັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງໃດ ກະເຮັດຢູ່ Melbourne ໂອ ເຮັດຢູ່ Melbourne ພີ້ບໍ ເຈົ້າ ເປັນຫຍັງສະມາຄົມມັນຢູ່ໃນຊາຍແດນພຸ້ນ ແລ້ວເປັນຫຍັງມາເຮັດຢູ່ Melbourne ແຕ່ ກ່ອນເດ້ເນາະ ໄດ້ຫຼາຍ ຫຼາຍ ອ່າ ສິບປີແລ້ວເດ້ ເຮົາກະຕັ້ງສະມາຄົມ ອ່າ ລາວຂຶ້ນມາກະແມ່ນຢູ່ Melbourne ກະແມ່ນວ່າເພິ່ນກະພາເຮົາໄປເຮັດ ອັນນ່າ ບຸນຊ່ວຍເຫຼືອສະມາຄົມ ອ່າ ລາວເຮົາ ພີ່ນ້ອງເຮົາພາກັນນຸ່ງເຄື່ອ ງປະເພນີລາວ ແລ້ວກະລຳຟ້ອນ ອ່າ ລຳວົງສາມັກຄີກັນກັບ ຄືກັບປະເພນີບ້ານເຮົາ ອັນ ອັນນີ້ແມ່ນສະມາຄົມຫຍັງເກາະ ກະຊັ້ນນະ ສະມາຄົມລາວເຮົານີ້ແຫຼະ ເອີ ສະມາຄົມລາວ Victoria ຫັ້ນບໍ ເອີ ສະມາຄົມລາວ Victoria ເດ້ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນສະມາຄົມ ອັນນ່າ ນານາກຸດ ມັນຫຍັງບໍ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ຢູ່ນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັ້ງ ກຳລັງຕ ກຳລັງຈະຕັ້ງຕໍ່ຂຶ້ນ ກໍ່ກັນຂຶ້ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປັນເທື່ອ ຢູ່ ອັນ ນາລາຄອດນີ້ນະ ຢູ່ ອັນ South Australia ຍັງບໍ່ທັນເປັນເທື່ອ ກຳລັງຊິເປັນ ແລ້ວ ແລ້ວກ ານເຊີນ ອັນນ່າ ບຸກຄົນຕ່າງໆຂອງສັງຄົມ Australia ຫຼືວ່າຄົນ Australian ມາຮ່ວມນີ້ແມ່ນ ແມ່ນ ມື້ນີ້ແມ່ນເຊີນມາ ແມ່ນ ແມ່ນເຊີນມາຈາກ South Australia ຊັ້ນບໍ ເອີ ຈາກ South Australia ເປັນສະມາຄົມເມືອງ ພວກ ອັນ Council ພວກ ອ່າ ທີ່ດູແລໃນແບບ ອັນ ບ້ານເຂດ ອັນ ນາລາຄອດ ຫຼື ເມືອງ Mount Gambier ບໍ ມາຈາກ ອ່າ ແຕ່ລະ ແຕ່ລະເມືອງ ເຈົ້າແຂວງເຈົ້າເມືອງຫັ້ນລະ ເຊີນເຂົາເຈົ້າມາຮ່ວມນຳ ເຊີນ ອັນ Council ຕ່າງໆ ຈາກ ຈາກ ອັນ South Australia ມາເຄົາໂຊກະເຊີນມານຳກັນເບິດທັງທຸກທຸກຄົນຫັ້ ນລະ ມາຮ່ວມໃນບຸນໃນງານອັນບຸນປີໃໝ່ນະ ຂອງຂອງເມືອງໃດຫັ້ນ ເມືອງເມືອງໃດກະເມືອງອັນເມືອງອັນທີ່ຢູ່ນີ້ນະ ນາຣາຄອດ ໂອ ນາຣາຄອດ ເມົາແກມເບຍ ຊາວອົດສະຕຣາລຍາ ນີ້ນະ ອື ແລ້ວງານງານ ງານນີ້ເຮັດຂຶ້ນມື້ໃດຫັ້ນ ຫວ່າງປີໃໝ່ ຫວ່າງບຸນປີໃໝ່ນີ້ນະ ປີໃໝ່ລາວນີ້ບໍ ເອີເອີ ຫວ່າງບຸນປີໃໝ່ເຮົານີ້ນະ ໂອ ບໍ່ບໍ່ບໍ່ບໍ່ແມ່ນຫາກະເຮັດ ແຕ່ວ່າເຮັດແຕ່ແຕ່ສະໄໝອັນປີໃໝ່ລາວພຸ້ນ ອື ຜ່ານມາແລ້ວ ເອີ ບຸນປີໃໝ່ລາວ ນີ້ລະ ເພາະວ່າໄດ້ ໄດ້ຍິນໄດ້ ໄດ້ມີຂ່າວ ມີຂ່າວແມ່ນຫຍັງ ເຂົາເຈົ້າຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າຫາກະເຮັດ ເອີ ແທ້ຈິງແລ້ວມັນມັນເກົ່າເຕີບແລ້ວວ່າຊັ້ນເທາະເນາະ ເອີເອີ ບຸນປີໃໝ່ນີ້ລະ ແລ້ວແລ້ວແລ້ວເຈົ້າ ເປັນໝໍແຄນຫັ້ນ ລຳພ້ອມບໍ ຫຼືວ່າເປົ່າແຄນໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ໝໍແຄນ ກະມີໝໍລຳ ມີໝໍລຳນຳພ້ອມ ມີພວກລຳກະລຳ ແລ້ວກະຂ້ອຍເປັນໝໍແຄນຫັ້ນນະ ເປົ່າໂຊ ລຳ ລຳຫັ້ນ ລຳຫັ້ນແມ່ນລຳຫຍັງຫັ້ນ ລຳພື້ນເມືອງບ້ານເຮົາ ໝໍລຳລ າວເຮົານີ້ລະ ລຳລ່ອງຂອງ ລຳທາງໃຕ້ ທາງສະຫວັນ ປາກເຊໄປຫັ້ນລະ ຜູ້ໃດລຳໄດ້ກະລຳໄປຫັ້ນລະ ບໍ່ມີລຳພາກເໜືອຕິ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີລຳພາກເໜືອ ມີແຕ່ລຳພາກໃຕ້ກັບພາກລາວ ຢູ່ລາວ ກະເປັນອັນວ່າບຸນນີ້ເຮັດໄ ປແລ້ວ ແລະ ການສະແດງອັນນ່າ ແຟອອກແຟຊັນ ນຸ່ງເຄື່ອງນຸ່ງຂອງ ອັນແມ່ນເຮັດກັນຈັ່ງໃດ ຫຼືວ່ານຸ່ງອັນໃດໄດ້ເນາະ ເຮົາກະນຸ່ງເຄື່ອງປະເພນີລາວຫັ້ນລະ ນຸ່ງສິ້ນໄໝ ຜ້າແພບ່ຽງ ແລ້ວກະເວລາການຟ້ອນ ເ ຮົາກະຟ້ອນອັນນາດຕະສິນອອກມາໂຊໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງວ່າ ປະເພນີຂອງເຮົາເຮັດແນວໃດຫັ້ນນະ ເຮົາກະເຮັດຕາມປະເພນີບ້ານເຮົາເມືອງເຮົາ ເຂົາເຈົ້າກະດີໃຈນຳຢູ່ ເຂົາເຈົ້າວ່າເທື່ອໜ້າກະເຊີນ ມາອີກເດີ້ ເຂົາເຈົ້າວ່າ
ຢາກເບິ່ງຢາກເຫັນອີກ ຢາກມາຟ້ອນສາລະວັນອີກ ເອີ ບໍ່ແມ່ນ ຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມາ ເມຍບໍ່ທັນໄດ້ມາ ບາງຄົນກະໄດ້ ບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນເຂົາເຈົ້າປາກກ້ຽງເວົ້າມ່ວນຫູຊື່ໆບໍ ໂອ້ ແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກະແນະນຳຕ້ອນ ຮັບ ເຂົາເຈົ້າກະດີໃຈເດ ອື ເຂົາເຈົ້າກະພາກັນມາ ທັງເຄົາໂຊ ທັງຫຼາຍໆ ເອີ ສ່ວນພາກຫັ້ນແຫຼະ ເຂົາເຈົ້າມາຮ່ວມນຳ ແລ້ວເຊົາອົດສະຕຣາລຍານີ້ ມັນກະມີຄົນລາວຢູ່ເລັກໆນ້ອຍໆ ມັນບໍ່ມີສະມາຄົມຊັ້ນບໍ ມີຢູ່ ມີຢູ່ທາງອັນອັນນ່າ ຊາວອົດສະຕຣາລຍາພຸ້ນ ເປັນສະມາຄົມແລ້ວ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ຢູ່ນາຣາຄອດ ມັນເປັນ Suburb ໜຶ່ງນະ ເອີ ມັນມັນແມ່ນເຂດໜຶ່ງ ເຂດໝາກໄມ້ໝາກຕອກ ປູກຜັກປູກມີ່ ເອີ ເຂດ ເຂດນ້ອຍໆ ໝາກ ມັກປູກໝາກ ໄມ້ໝາກຕອກ ພວກເຂົາເຈົ້ານີ້ລະ ມາເຮັດວຽກຢູ່ນີ້ປະມານ 3 30 ຄອບຄົວນີ້ລະ ຢູ່ໃນນີ້ນະ ຄັນວ່າຢູ່ແຖວນາຣາຄອດນັ້ນມີ 30 ປາຍຄອບຄົວນີ້ ແລ້ວກະຊາວອົດສະຕຣາລຍາມີສະມາຄົມນີ້ ພວກອັນນ່າ ບ່ອນເກັບຜັກ ເກັບມີ່ນີ້ ໄປເຂົ້າສະມາຄົມໃດຊັ້ນນະ ມັນກະມີອັນນັ້ນລະ ຂ້ອຍກະບໍ່ເຂົ້າໃຈຫຼາຍ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າກະເຮັດສະມາຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າຕັ້ງຂຶ້ນຫັ້ນນະ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳເຈົ້າຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາລາຍງາ ນໃຫ້ຊາບ ຂໍຂອບໃຈນຳ sbs.com.au